شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىجرا قىلىۋاتقان چېگرا ھالقىغان زۇلۇم ۋە ھۇجۇملىرى يېقىنقى يىللاردا بارغانسېرى ئەۋجىگە چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەنە شۇ خىل ھۇجۇملارنىڭ بىرى ئۈچىنچى نويابىر كۈنى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنى نىشان قىلغان. مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ تور بېتى ئۈچىنچى نويابىر كۈنى نامەلۇم خاككېرلارنىڭ تور ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان ھەمدە پۈتۈنلەي پالەچ قىلىپ قويۇلغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە تور بەت يۈزىدىكى بارلىق مەزمۇنلار ئۆچۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ خەۋەرلىرى چاپلاپ قويۇلغان. تەشكىلاتنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى روشان ئابباس بۇ ھەقتە تىۋىتتېر بېتىدە ئۇچۇر يوللاپ، ئۆزلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى پائالىيەتلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى تور ھۇجۇمىغا سەۋەب بولغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشتەك ياۋۇزلۇق قىلمىشلىرىنى پاش قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئارقا تىرەك بولغان تور ھۇجۇمىغا ئۇچرىدۇق. بۇ ئۇلارنىڭ ئۇچۇرلارنى باستۇرۇپ قويۇش ۋە كونترول قىلىش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئىپادىسى، دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلغان بۇ خىلدىكى چېگرا ھالقىغان ھۇجۇملىرى توغرىسىدا ئەركىنلىك سارىيى، شېففىلد ئۇنىۋېرسىتېتى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قاتارلىق ئورۇنلار كۆپلىگەن دوكلاتلارنى ئېلان قىلغان ھەمدە گۇۋاھلىق يىغىنلىرى چاقىرغان ئىدى. ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گاللاگېر يېقىندا بۇ ھەقتە توختىلىپ، مۇشۇ خىلدىكى قىلمىشلارنىڭ ئۆزى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھەقلىرىگە دەخلى-تەرۇز قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى دېگەن ئىدى. ئۈچىنچى نۆۋەتلىك بىر بەلباغ، بىر يول مۇنبىرى ئون سەككىزىنچى ئۆكتەبىردە بېيجىڭدە چاقىرىلغان. ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل تەسىر كېڭەيتىش ئۇرۇنۇشىغا قارىتا جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇپ، بۇ بىز ئۈچۈن ئاساسلىق خىرىس دېگەن، شۇنداقلا بۇ جەھەتتە تونۇش بىرلىكى ھاسىل قىلغان. دۇنيا ياۋروپا گېزىتىنىڭ ئىككىنچى نويابىردىكى مۇلاھىزە ئوبزورىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنى باشلىغان ۋاقىتتا، تەرەققىي قىلىۋاتقان نەچچە ئونلىغان دۆلەت بۇنى چەت ئەل مەبلىغىنى كىرگۈزۈش ۋە تەرەققىياتنى تېز سۈرئەتتە سىلجىتىشنىڭ تارىخىي پۇرسىتى دەپ ئىشەنگەن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغا كەلگەندە، يەتتە دۆلەت گۇرۇھىنىڭ ئەزالىرىدىن بولغان ئىتالىيەگە ئوخشاش دۆلەتلەرمۇ بۇنىڭغا قىزغىنلىق بىلەن ئىشتىراك قىلغان، ئەمما ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى مەزكۇر قۇرۇلۇشنىڭ باشلىغىنىغا ئون يىل تولغاندا بارغانسېرى كۆپ دۆلەتلەر بۇنىڭ بىكارلىق ئاش ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە بۇ خىل ئىقتىسادىي مەنپەئەتنىڭ ئارقىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ غايەت زور سىياسىي قارا نىيىتى يوشۇرۇنغانلىقىنى ھېس قىلىشقا باشلىغان. ئوبزوردا كۆرسىتىلىشىچە، ئەنە شۇ خىل تونۇش تۈپەيلىدىن بېيجىڭدا چاقىرىلغان ئۈچىنچى نۆۋەتلىك بىر بەلباغ، بىر يول مۇنبىرىگە قاتناشقان ياۋروپا دۆلەتلىرى ئالدىنقى قېتىمقى ئون بىردىن ئۈچكە چۈشۈپ قالغان. شۇ قاتاردا ئىتالىيەمۇ رەسمىي ھالدا بۇ قۇرۇلۇشتىن ئايرىلغانلىقىنى جاكارلىغان. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاينىڭ ياۋروپاغا قوشنا بولغان دۆلەتلەردە ئۆزىنىڭ، سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىرىنى كېڭەيتىشكە زور كۈچ سەرپ قىلىۋاتقانلىقى شۇ قاتاردا ۋېنگرىيە ۋە سېربىيەگە ئوخشاش ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىسىنى يېڭى تارىخىي يۈكسەكلىككە ئېلىپ چىقىشقا تىرىشىشى خىتاي ئىزچىل تۈردە ھەر جەھەتتە قوللاپ كېلىۋاتقان روسىيەنىڭ بولسا ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى بىلەن ياۋروپا دۇچ كېلىۋاتقان تۈرلۈك كىرىزىسلار بارغانسېرى ئېشىپ ماڭغان شۇ سەۋەبتىن ياۋروپا ئىتتىپاقى نۆۋەتتە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى پورتلار يوللار سودا ئالاقىسى ۋە ھەربىي ئالماشتۇرۇشلارنىڭ ھەممىسىنى ياۋروپا ئۈچۈن زور تەھدىت پەيدا قىلىۋاتقان ئامىللار دەپ قاراشقا باشلىغان مەزكۇر ئوبزور ماقالىسىنىڭ ئاپتورلىرى مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئومۇملاشتۇرۇپ شەرقىي ۋە جەنۇبىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنى خىتاي تەسىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ رايونلارنى يېڭى تاللاش ئىمكانىيەتلىرى بىلەن تەمىن ئېتىشى لازىملىقىنى چۈنكى نۆۋەتتىكى يۈزلىنىشتە خىتاينىڭ بارغانسېرى ياۋروپانىڭ مەركىزىگە قاراپ كېڭىيىۋاتقان يېڭى تەھدىت ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن
ئاۋسترالىيە رادىيو شىركىتىنىڭ ئۈچىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونىي ئالبانېس ۋە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پېننى ۋوڭ تۆتىنچى نويابىر كۈنى بېيجىڭدا خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن سۆزلىشىدىكەن. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئاۋسترالىيە شۆبىسىنىڭ مەسئۇللىرى يىگىرمە بىرىنچى سېنتەبىردە ئۇلارغا كوللېكتىپ مەكتۇپ يوللاپ، بۇ قېتىمقى بېيجىڭ سەپىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتىگە كىشىلىك ھوقۇق ۋە باشقا مەسىلىلەر بويىچە بىر قاتار تەلەپلەرنى يەتكۈزۈشنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇلارنىڭ ئوچۇق مەكتۇبىدا ئېنىق قىلىپ، خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى يېپىق شەكىلدە سۆزلىشىشنىڭ ئەھمىيەتسىز ۋە ئۈنۈمسىز بولىدىغانلىقى كۆپ قېتىم ئىسپاتلانغان. شۇڭا بۇ قېتىم بۇ مەسىلىلەرنى ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇش كېرەك دېيىلگەن. شۇنىڭدەك، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى خەلقئارالىق جىنايەتلەرنى تەكشۈرۈش خىزمىتىگە قاتنىشىشنى خالايدىغانلىقىنى تەكىتلىشى كېرەك، چۈنكى ب د ت ئېلان قىلغان دوكلاتتا بۇ رايوندا ئىنسانىيەتكە قارشى بولغان جىنايەتلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىققانلىقى ھەققىدىكى بايانلار بار دېيىلىدۇ. مەكتۇپتا يەنە ئۇلارنىڭ بېيجىڭغا مېڭىشتىن بۇرۇن ئاۋسترالىيەدىكى ئۇيغۇرلار بىلەن سۆھبەتلىشىش ۋە ئۇلارنىڭ غايىب بولۇپ كەتكەن ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ئىسىملىكىنى توپلاش، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ باشقا ھۆكۈمەتلەر بىلەن بىرلىكتە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەندىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ خەۋىرىنى ئېلىش خىزمىتىگە ياردەملىشىشكە تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش دېگەندەك تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

ئېيتىپ يوللىغان. ئۇ خېتىدە كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئۆز مەجبۇرىيىتىنى تولۇق ئادا قىلالمىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئۇزۇن يىللىق خىزمىتىدىن ئىستېپا بېرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ئۇ مەكتۇپتا پەلەستىندىكى غەززە رايونىدا ھازىر قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقانلىقىنى، بوسنىيە مۇسۇلمانلىرى، روھىنگا مۇسۇلمانلىرى ۋە يەزىدى مۇسۇلمانلىرى قىرغىنچىلىققا دۇچ كەلگەندىمۇ ئۆزى خىزمەت قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ بۇ خىلدىكى قەبىھلىكلەرنى توخ توختىتىشقا ئاجىز كەلگەنلىكىنى تەنقىدلىگەن. شۇنىڭدەك، بىز ئوپئوچۇق قىرغىنچىلىق بولۇۋاتسىمۇ، يەنىلا ئۇنى كۆرمەسكە سېلىۋاتىمىز، دېگەن. ھالبۇكى، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى بىردەك قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلىگەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسىي ۋەزىيەت ھەققىدە ئۆزى ئىشلىگەن كېڭەشنىڭ ئوخشاشلا ھېچ ئىش قىلمىغانلىقى، شۇنىڭدەك، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىۋاتقىنىغا ئاللىقاچان ئالتە يىلدىن ئاشقانلىقى ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلمىغان. ۋەلى ناسىرنىڭ ئىستېپا سوراش مەكتۇبى ئۇنىڭ ئېكس، بۇرۇنقى تىۋىتېر بېتىدە ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن زور غۇلغۇلا ۋە تەنقىدكە سەۋەب بولغان. ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى گېرمانىيەلىك سىياسىيون رېينخارد بۇتىكوفېر بۇنى مازاق قىلىپ ۋەلى ناسىر ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا سېلىۋاتقان زۇلۇملارنى قىرغىنچىلىقمۇ دېمەيلى ئۇلارنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن ھالەتتىمۇ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ قانچە خادىمى مۇشۇ مەسىلە تۈپەيلىدىن ئىستېپا بېرىپ باقتى دەپ سوئال قويغان ياۋروپادىكى ئاكتىپ كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى جايا پاساك بۇنى ھەمبەھىرلەش بىلەن بىرگە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ قاراپ تۇرۇپ نۇرغۇنلىغان جايلاردىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى چەكلەش ھەققىدە سۆز قىلمىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتىدۇ ئۇ بۇ ھەقتىكى تەنقىدىدە مۇستەقىل ئۇيغۇر سوتى ئاللىقاچان ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى تاغدەك ئىسپاتلار بىلەن كۆرسىتىپ بەردى قېنى بۇ تۈپەيلىدىن بىرەرسىڭلار ئىستېپا بېرىپ باقتىڭلارمۇ؟
دەيدۇ. خىتاي ئۈچۈن ئېغىر ئىجتىمائىي مەسىلىلەردىن بىرى خەلقنىڭ ھاياتلىقى ئۈچۈن ئەڭ ئاچقۇچلۇق بولغان ئاشلىق مەسىلىسىنى قانداق ھەل قىلىش بولۇپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ھەر يىلى چەت ئەلدىن ئاشلىق ئىمپورت قىلىش ئارقىلىق ئىچكى قىسىمدىكى ئېھتىياجنى قامداپ كەلگەن. ئىستاتىستىكا تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي ھازىر دۇنيا بويىچە بۇغداي ئىمپورت قىلغۇچى ئەڭ چوڭ مەملىكەت بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئۆزىدىلا خىتاي ئىمپورت قىلغان ئاشلىقنىڭ مىقدارى ئەللىك ئۈچ مىليون توننىدىن ئېشىپ كەتكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئىككىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىۋاتقان بىر قىسىم سىياسەتلەر دەل مۇشۇ مەسىلىنى چۆرىدىگەن ھالدا ئوتتۇرىغا چىققان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ يىللىق كۈزگى ھوسۇل يىغىش مەزگىلىدە ئۇيغۇر دىيارىدىن ئاز دېگەندىمۇ يىگىرمە مىليون توننىدىن كۆپرەك ئاشلىقنىڭ توپلىنىشى نۆۋەتتىكى مۇھىم خىزمەت نىشانلىرىدىن بولۇپ قالغان. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىكى، يېزا نازارىتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن تاڭ يىيىۋو بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، باشقا جايلارنىڭ كۈزگى ھوسۇل يىغىش خىزمىتى ئاياغلاشتى، شىمالىي شىنجاڭدا بۇ خىزمەت جىددىي ئورۇنلانماقتا، دېگەن ھەمدە بۇ يىل پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئاشلىق مەھسۇلاتىنى يىگىرمە مىليون توننىدىن ئاشىدۇ دەپ كۆرسەتكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش بازىسى قىلىپ قۇرۇپ چىقىشىدا بۇغداي ئۆستۈرۈش بىر مۇھىم مەزمۇن بولۇپ، ئىچكىرىگە ئاشلىق يۆتكەش ئۇيغۇر دىيارىدىن ئىچكىرىگە ئېنېرگىيە يۆتكەشكە ئوخشاشلا جىددىي داۋام قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي خەۋەر تورىنىڭ ئۈچىنچى نويابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى نويابىرغا قەدەر جۇڭغار ئويمانلىقىنىڭ شىمالىدىكى قاراماي يەتمىش بەش تەبىئىي گاز

دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق

خىتاينىڭ قەد كۆتۈرۈشىدىن قورقۇشىمىز خاتا دېگەن تېمىدا مۇنازىرە ئېلىپ بېرىلغان مەزكۇر مۇنازىرىگە ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختات تەشكىلاتىنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى رەھىمە مەھمۇت خانىم قاتارلىقلار قاتناشقان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرئىماندىن ئاڭلايسىزلەر كامبرىج ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسى ئەنگلىيەنىڭ كامبرىج شەھىرىدىكى مۇنازىرە ۋە سۆز ئەركىنلىكى مۇنبىرى بولۇپ مەزكۇر ئۇيۇشما ئىككىنچى نويابىر كۈنى خىتاينىڭ كۈچلىنىشىدىن قورقۇشىمىز خاتا دېگەن تېمىدا مۇنازىرە ئۇيۇشتۇرغان مەزكۇر مۇنازىرىگە ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختات ناملىق تەشكىلاتنىڭ ئىجرائىيە مۇدىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيە ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەھمۇد خانىم كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى خوڭكوڭنىڭ سابىق قانۇن بەلگىلىگۈچىلىرىدىن نېيسىن لو بۇلارغا قارشى تەرەپتە سابىق دىپلومات ھازىرقى ئەنگلىيە پارلامېنتى ئەزاسى سېمون گېرارد ماكدونالد ۋە ئەنگلىيە لانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي ۋە خەلقئارا تەتقىقات بۆلۈمى پروفېسسورى ھەم مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېتتىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى زېڭ جىڭخەن قاتارلىقلار تەكلىپ قىلىنغان مۇنازىرىگە ھەر ئىككى تەرەپكە بىردىن ئوقۇغۇچى قېتىلىپ سۆز قىلغان رەھىمە مەخمۇت خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ مەزكۇر مۇنازىرىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بەردى بۇ تېما ناھايىتى مۇھىم بىر تېما چۈنكى خىتاينىڭكى تېخىمۇ يۈكسىلىشىدىن كۈچلىنىشىدىن بىز قوقماسلىقىمىز كېرەك دېگەن

مۇنازىرە قىلمىساق، يەنى دىيالوگ قىلمىساق، ئۇ ۋاقىتتا تېخىمۇ دۇنيانىڭكى بىخەتەرلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ دېگەن مۇنداق تەتۈر بىر كۆز قاراشتا. ئۇ يەنە مۇنازىرە ئەھۋالى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى. بىزنىڭ قارشىمىزدىكى تۇرغان ئىككى كىشى، بىرسى لورد ماكدونالد ئەپەندىم، ئۇ مۇشۇ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى رولىنى ئىشلىگەن، خېلى ئەنگلىيەدە تونۇلغان سىياسىون. دىپلومات، يەنى بىرسى خىتاي پروفېسسور، كونفۇشيۇس ئىنستىتۇتىنىڭكى ئوقۇتقۇچىسى. ئۇلارنىڭ ئارگيۇمېنت شۇ ئاساسلىق بولدى، قارشى تەرەپتىكىلەر ئامېرىكىنى ئەڭ كۆپ مىسال قىلدى، يەنى ئامېرىكا دۇنيانىڭكى ساقچىسى، ئامېرىكا ھازىر نۇرغۇن دۆلەتلەرگە سىياسىتىگە قول تىقىدۇ، مەسىلەن، ئىراق ئۇرۇشى، ھازىرقى فىلىستىندا بولۇۋاتقان ئىسرائىلىيە-فىلىستىن ئۇرۇشى مۇشۇ نېمىلەردە ئامېرىكىنىڭكى ناھايىتى ئاكتىپ. بۇ رولى ئەمما جۇڭگونىڭكى ھازىرغا كەگىچىلىك ھېچقانداق بىر دۆلەتكە بىر تال بىر بومبا تاشلاپ باقمىغانلىقى ھېچقانداق بىر دۆلەتلەرگە قارشى خەتىرىنىڭ يوقلۇقى شۇ توغرىدا ئاساسلىق ئاقلىدى ھەرگىزمۇ خىتاينىڭكى تېخىمۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ھەر تەرەپتىن يۈكسىلىشىدىن ئەنسىرىمەسلىكىمىز كېرەك دېگەن ئۇنىڭدىن كېيىن كەمبرىج يۇنيەندىن ئاشۇ موشىننى قوللىغان خىتاي ئوقۇغۇچى ئۈچ كىشى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن مەن سۆزلىدىم.
رەھىمە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە مۇنازىرىگە تەخمىنەن ئۈچ يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق كىشى قاتناشقان بولۇپ مۇنازىرە ناھايىتى جىددىي ۋە قىزغىن داۋام قىلغان بىز سىمون گېررارد ماكدونالد ۋە زېڭ جاڭخان قاتارلىقلارنىڭمۇ بۇ مۇنازىرە ھەققىدىكى ئىنكاسىنى ئېلىش ئۈچۈن ئالاقىلىشىشقا تىرىشقان بولساقمۇ لېكىن ئىمكان بولمىدى رەھىمە خانىم يەنە ئۆزى مۇنازىرىدە ئوتتۇرىغا قويغان مۇھىم نۇقتىلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى مېنىڭ نۇتقۇم ئاساسلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىچكى جەھەتتىن سىياسىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا، تىبەتلىكلەرگە، خوڭكوڭلۇقلارغا ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى سىياسىتىنى قوللىمىغان ھەر قانداق بىر خىتايلارنىڭ بىر خەتەر ئاستىدا ياشاۋاتقانلىقى ۋە بۇ خەتەرنىڭكى پەقەتلام دۆلەت ئىچىدىلام ئەمەس، بۇ خەلقئاراغا، تارقىلىۋاتقانلىقى يەنە خىتاينىڭكى قارا قولىنىڭكى ئۇزراپ ھازىر مۇشۇ دېموكراتىك دۆلەتلەردىمۇ بىزگە ئوخشاش پائالىيەتچىلەرگە قىلىۋاتقان بېسىملىرى ھۆكۈمەتلەرگە قىلىۋاتقان بېسىملىرى شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاينىڭكى كۈچلىنىشى پەقەتلام ئۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئەمەس خىتاينىڭ كۈچلىنىشى ئۆزىنىڭكى سىياسىتىنى ئۆزىنىڭ پروپاگاندا ئۆزىنىڭ يالغىنىنى پۈتۈن دۇنياغا ئاڭلىتىش ۋە دۇنيادىكى خەلقلەرنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇش شۇ سىياسىتى، شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭكى مۇشۇ دۆلەتلەردە بولۇپمۇ ئەنگلىيەدە، بولۇپمۇ كەمبرىج ئۇيۇشمىسىغا ئوخشاش مۇشۇ دۆلەتتە ئەڭ بۇرۇن قۇرۇلغان يەنى پىكىر ئەركىنلىكى، ئىپادىلەش ئەركىنلىكى، يېزىش ئەركىنلىكى دېگەندەك نۇرغۇن ئەركىنلىكلەرنى قولغا كەلتۈرگەن ۋە مۇزاكىرە قىلغان ئاشۇنداق بىر ئۇيۇشمىنىڭكى كېيىن خىتاينىڭكى ئەگەر مۇشۇ تېخىمۇ كۈچلەنسە بەلكىم مۇشۇنداق بىر سورۇنمۇ بولمايدىغان تەھدىتنىڭ بارلىقىنى بىز شۇ دۆلەتتە ياشىغان، شۇ دۆلەتنىڭكى سىستېمىدا زۇلۇم چەككەن ۋە ھازىر چەت ئەللەرگە چىقىپ، شۇ دۆلەتنىڭكى ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ھەقىقىي سىياسەت ۋە بۇ سىياسىتىنىڭكى پۈتۈن خەلقئاراغا بۇنى چوقۇم قوللىنىدىغانلىقى، ئىنسانىيەتتە ئەڭ مۇھىم بولغان نەرسىنىمۇ ئۇ بىر ئەركىنلىك، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىتاينىڭكى ئەركىنلىككە قىلىۋاتقان ھۇجۇمى مۇشۇ، بۇنى قانداق يوللار بىلەن قىلىۋاتقانلىقى مۇشۇنى ئاساسلىق سۆزلىدىم.
مەزكۇر مۇنازىرىگە تاماشىبىن سۈپىتىدە قاتناشقان ئەنگلىيەلىك ئۇيغۇر قىز، كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سىياسەت كەسپى ئوقۇغۇچىسى لەيلا ئەيسا مەزكۇر مۇنازىرە ھەققىدە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. نەيسىن لو ۋە رەھىمە مەخمۇتنىڭ نۇتقى بەك ياخشى بولدى رەھىمە مەخمۇت ناھايىتى كۈچلۈك نۇقتىلارنى ئوتتۇرىغا قويدى مەن بىر قانچە مۇنازىرىلەرگە بارغان لېكىن بۇ قېتىمقىسى ھەقىقەتەن ئالاھىدە بولدى ئۇلارنىڭ مۇنازىرىدە ئوتتۇرىغا قويغان نۇقتىلىرى قارشى تەرەپنىڭكىدىن ھەقىقەتەن كۈچلۈك بولدى قارشى تەرەپ خىتاينىڭ ئىچكى قىسمىدا قانداق سىياسەت يۈرگۈزسە يۈرگۈزسۇن ئىقتىسادى كۈچلەنسىلا بولىدۇ دېگەن نۇقتىئىنەزەرنى كۈچەپ تەشۋىق قىلدى لېكىن مۇنازىرىدە نۇرغۇن ئەقىللىق كىشىلەر بار ئۇلار نېمىنىڭ ياخشى نېمىنىڭ يامان ئىكەنلىكىنى ئايرىيالايدۇ قارشى تەرەپنى قوللىغانلارنىڭ سانىدىن رەھىمە ۋە نەيسىننى قوللىغانلارنىڭ سانى كۆپ بولدى ئۆزۈم ئوقۇغان مەكتەپتە ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان بۇنچە كۆپ كىشىنى كۆرۈپ ناھايىتى مەمنۇن بولدۇم.
كامبرىج ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسى ئەنگلىيەنىڭ كامبرىج شەھىرىدە بىر مىڭ سەككىز يۈز ئون بەشىنچى يىلى قۇرۇلغان بولۇپ مۇنازىرە ۋە سۆز ئەركىنلىكىنى قوغداشنى نىشان قىلغان ئۇيۇشما بولۇپ ئۇ دۇنيادىكى تارىخى ئەڭ ئۇزۇن مۇنازىرە مۇنبىرى ھېسابلىنىدىكەن مەزكۇر ئۇيۇشما ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزاسى نۇسرەت غەنى خانىم بىلەن رەھىمە مەخمۇت خانىمنى تەكلىپ قىلىپ ئۇيغۇر دىيالوگى دېگەن تېمىدا مۇنازىرە ئۇيۇشتۇرغان ئىدى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى غەربنىڭ خىتايغا قارشى ئېمبارگوسى داۋام قىلىۋاتقان مەزگىلدە سىناق خاراكتېرلىك شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلىش مۇراسىمى بىلەن تىجارەت باشلىغان خىتاي دائىرىلىرى ۋە ئاخباراتلىرى شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى تېزلىتىدۇ، شۇنىڭدەك غەربنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتى ۋە تۆھمەتلىرىنى يوق قىلىدىغان ئەڭ ياخشى ئىسپات سۈپىتىدە خىزمەت قىلىدۇ دەپ تەشۋىق قىلىشقا باشلىغانلىقى بىلىنمەكتە. ئامېرىكا ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە نېمە دەيدۇ؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي.
ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە يۈرگۈزگەن كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەيىبلەپلا قالماستىن بەلكى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن چېتىشلىق بولغان خىتاي شىركەتلىرى ۋە بىر قىسىم ئەمەلدارلارغا قارىتا جازا تەدبىرى ۋە ئېكسپورتنى كونترول قىلىشنى يولغا قويغان ئىدى ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش قانۇنى يولغا قويۇپ ئىجرا قىلىشى بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى چەكلىمىگە ئۇچرىدى مانا بۇلار خىتاي سودىسىغا كۈچلۈك تەسىر كۆرسىتىشكە باشلىغان ئىدى مانا شۇنداق ئەھۋالدا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدە ئەركىن سودا رايونى قۇرغانلىقىنى ئېلان قىلدى مۇتەخەسسىسلەر شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنى خىتاينىڭ دەل ئامېرىكا ۋە ياۋروپاغا يول قويغان جازا ۋە چەكلىمىلىرىدىن قۇتۇلۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلىش تىرىشچانلىقى دەپ قارىماقتا شىنخۇا تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە دېيىلىشىچە سىناق خاراكتېرلىك شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈپ رەسمىي تىجارەت باشلىغان شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى ئۈرۈمچى قورغاس ۋە قەشقەردىكى ئەركىن سودا رايونلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن

ئايلاندۇرۇلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان لايىھەدە يەنە مەزكۇر ئەركىن سودا رايونىنىڭ خىتاينىڭ غەرب بىلەن بولغان سودا ئىقتىسادىي ئالاقىسىدىكى كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى بولۇپ خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا تەقدىرداشلىق ئورتاق گەۋدىسىنى قۇرۇش ئۈچۈن پائال تۆھپە قوشىدۇ دەپ ئىزاھلانغان ھالبۇكى خىتاينىڭ مەزكۇر ئەركىن سودا رايونىدىن كۆزلىگەن مەقسىتى ھەققىدە خىتاي كۆرسەتكەندىن باشقىچە قاراشلار مەۋجۇت بولۇپ ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندرېس كور ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلۇشىنىڭ مەقسىتىنىڭ چەت ئەل مەبلىغىنى قولغا كەلتۈرۈش ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلىش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ مۇنداق دېدى
خىتاي شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى ئارقىلىق چەت ئەللىكلەرنىڭ سالغان مەبلىغىنى ئاشۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ خىتاي بىر چالما بىلەن ئىككى پاختەك سوقماقچى بولۇۋاتىدۇ بىر تەرەپتىن چەت ئەل مەبلىغىنى قولغا كەلتۈرۈش يەنە بىر تەرەپتىن باشقا دۆلەتلەرنىڭ شېرىكلىكىنى قولغا كەلتۈرۈپ ئۇلارنى شىنجاڭدا ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرگە قاتناشتۇرۇش ئارقىلىق شىنجاڭدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئوچۇق ئاشكارا ئىنكار قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان
دوكتور ئاندرېس كورنىڭ ئېيتىشىچە ئۇيغۇر ئېلى خىتاي ئۈچۈن بېسىۋېلىنغان زېمىن بولغانلىقى ئۈچۈن ئەسلىدە ئۇلارنىڭ بۇ جايدا مۇنداق ئەركىن سودا رايونلىرىنى قۇرۇش ھوقۇقى يوق ئىكەن ئۇ بۇ قاراشلىرىنى شەرھلەپ مۇنداق دېدى.
ئەسلىدە خىتاينىڭ شىنجاڭدا ئەركىن سودا رايونى قۇرۇش ھوقۇقى يوق. شىنجاڭ مۇستەملىكە قىلىنغان زېمىن. بۇ زېمىندا قەدىمدىن بۇيان ياشاپ كەلگەن بۇ زېمىننىڭ ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ رازىلىقىنى ئالماي تۇرۇپ خىتاينىڭ ئەركىن سودا رايونى قۇرۇش ھوقۇقى يوق. قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق گېئوئىقتىساد مۇتەخەسسىسى پروفېسسور شېرىپجان نادىروف ئەپەندى خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتىغا رەددىيە بېرىپ خىتاي شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى خىتاينىڭ ئەرزان باھالىق ماللىرىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا تۆكمە قىلىپ سېتىش ئۈچۈن قۇرۇلىدۇ بۇ كەلگۈسىدە قازاقىستان ۋە باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئىقتىسادى ۋە ئىستىقبالى ئۈچۈن ئېغىر تەھدىت ئېلىپ كېلىدۇ دېدى ئۇلارنىڭكى كۆزلەۋاتقان مەقسىتى ئۈرۈمچىنى ئوتتۇرا ئاسىيانىڭكى سودا مەركىزى قۇرۇش ئۈرۈمچى ئارقىلىق قازاقىستان، قىرغىزىستان، ئوتتۇرا ئازىيا دۆلەتلىرى ھەممىسى بىلەن باغلىنىش ئۈرۈمچى ئارقىلىق بولۇۋاتىدۇ. يېنىك سانائەتنى خىتاينىڭكى مال ئارقىلىق، سودا ئارقىلىق مانا يوقىتىۋەتتى خىتاي. ھازىر بىزدە يېنىك سانائەت دېگەن سانائەت يوق. ئۇلار خېلى قىيىنچىلىقلارغا دۇچار بولدى. خىتاينىڭ تا نېمىلىرى، تاۋارلىرى ئەرزان بولغاندىن كېيىن بىز رىقابەتچىلىكتە بىز ئۇلار بىلەن تەڭ كېلەلمەيمىز. ئۇلارغا

كونترول قىلىش مۇمكىن سودا ئارقىلىق خىتاي. خىتاينىڭ ئونىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىدىكى يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ مەخسۇس خەۋىرىدە خىتاي شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونىنىڭ سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشى ئاشكارىلانغان بۇنىڭدا مۇنداق دېيىلگەن خىتاي شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى تېزلاشتۇرىدۇ خىتاي شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى غەربنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتى ۋە تۆھمەتلىرىنى يوق قىلىدىغان ئەڭ ياخشى ئىسپات سۈپىتىدە خىزمەت قىلىدۇ ئىستانبۇلدىكى تەدبىر تاشقى سودا مەسلىھەتچىلىك مائارىپ مۇلازىمىتى ۋە ساياھەتچىلىك چەكلىمە مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلئەزىز بەشتوغراق ئەپەندى شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېچقانداق مەنپەئەت ئېلىپ كەلمەيدىغانلىقىنى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى تۈپەيلى ئۇيغۇر ئېلىدىن كەلگەن مەھسۇلاتلارغا قارىتا يولغا قويغان جازا ۋە چەكلىمىلەردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مەزكۇر چوڭ پىلان ۋە لايىھەنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى خىتاينىڭكى جۇڭگو ئەركىن سودا رايونى دەپ ئەمدى ئاساسلىقى بۇ شۇ بىر يول بىر بەل بىر بەلباغ قۇرۇلۇشىنىڭكى ئەڭ مۇھىم تۈگۈن جان نۇقتىسى قاتارىدا قاراپ ئەمدى ئىشلەنمەكتە بۇلار ئەمدى بۇ غەربلەر ياۋروپا ياكى باشقا يەردىكىلەر دېگەندەك ئەمەس ئىشلار بىز شىنجاڭنى يەنە گۈللەندۈرۈۋاتىمىز قارىمامسىلەر دەپ خەقنىڭ كۆزىنى بوياش ئۈچۈن ئەمدى باشقا بىر يولى يوقكى بۇلارنىڭكى شۇ يەرنى گۈللەندۈرىمىز دەپ شۇ مۇشۇ تەشۋىقاتلارنى قىلىدۇ ئەمدىچۇ، تەتۈر تەشۋىقاتلىرىنى. قۇل ئىشچىلار ئىشلەتكەنلىكلىرىنى يوشۇرىدۇ. ھازىر دۇنيا ئەمدى كۆرۈۋاتىسىلەر. خىتاينى قوللايدىغان مۇسۇلمانلار جىق ئەمدى ئۇ ئەتراپتا بۇ مۇسۇلمانلار ياشايدىغان ئورتا ئاسىيا دەيمىز، پاكىستان ئۇ بۇ باشقا ئەتراپتىكى دۆلەتلەردە ئەمدى شۇ مۇسۇلمانلارنىڭ كۆزىنى بوياپ ئالداپ يەنە شۇ مۇشۇ بىر يالغان تەشۋىقاتنى ئورتىغا چىقارماقچى. بەش دانە ئېغىزى بارمىش، شۇ. قورغاس، قورغاسنى بېكىتىپتۇ. ئۇندىن كېيىن قەشقەر، ئۈرۈمچى، يەنە باشقا شۇ ئېغىزلارنى. ۋۇكۇباتوڭ دەپ سەككىز دۆلەتكە مۇشۇ بەش ئېغىز ئارقىلىق تۇتىشىمىز دەپ. ئۆزىنىڭكى ماللىرىنى ئەمدى باشقا يەرلەرگە ساتالمىغاندىكىن، ئۇنىڭ ئۈستىگە دېڭىزدىن قىستاپ بولغان شۇ بىر نەپەس ئېلىش نېمىسىنى قويمىغاچقا، ئەمدى قۇرۇقلۇق دېگەن، قۇرۇقلۇق ئارقىلىق دۇنياغا. تۆمۈر يول ئارقىلىق، يىپەك يولى ئارقىلىق دۇنياغا كېڭىيمىز، ماللىرىمىزنى ئاشۇ يەرگە تۆكمە قىلىپ ساتىمىز دەپ. ئىشلىرى ياخشىمەس ھازىرچە بۇلارنىڭكى.
دوكتور ئاندرېس كور خىتاي تەشۋىقات قىلىۋاتقان سودىنىڭ ئەركىن سودا بولماستىن، بەلكى كونتروللۇق ئاستىدىكى سودا ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى. ئۇ يەنە شىنجاڭ ئەركىن سودا رايونى ئۇيغۇرلارغا ھېچقانداق پايدا-مەنپەئەت ئەكەلمەيدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى تەرغىب قىلىۋاتقان ئەركىن سودىنى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي خىتايلارغا ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئۈچۈن قورال سۈپىتىدە ئىشلىتىدۇ دېدى ئۇ يەنە مۇنداق دېدى
خىتاي ھەمىشە مەھسۇلاتلىرىنى چەت ئەلگە ئېكسپورت قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ ئۇلار چەت ئەللىكلەرنىڭ پۇل ماتېرىيال ۋە تېخنىكىسىنى دۆلىتىگە ئېلىپ كىرىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ چەت ئەللىكلەر شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى بىلىدۇ خىتاي چەت ئەللىكلەر بىلەن ھەمكارلىشىش چەت ئەللىكلەرنى شىنجاڭدا سودا بىلەن شۇغۇللىنىشقا رۇخسەت بېرىش ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلغۇزۇشنى ئويلاۋاتىدۇ بۇ ھەقىقەتەن رەزىللىك سىزمۇ بىلگىنىڭىزدەك بۇ ئەركىن سودا ئەمەس ناھايىتى كونتروللۇق سودا بۇ بەك ناچار ئىش خىتاي نەچچە مىڭ يىللار داۋاملاشقان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىۋاتىدۇ خىتاي ئۇيغۇرلارنى ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنى پۈتۈنلەي خىتايلارغا ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ ئاخىرىدا دوكتور ئاندرېس كور ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگەن خىتاي ئەمەلدارلىرى ۋە بۇنىڭغا قاتناشقان خىتاي شىركەتلىرىگە قارىتا ئېمبارگو ۋە ئېكسپورتنى چەكلەشنى يولغا قويغاندىن كېيىن بەزى نەتىجىلەرگە ئېرىشكەن بولسىمۇ لېكىن بۇنىڭ ئۈنۈمى ئويلىغاندەك بولمىغانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى ئەركىن سودا رايونىغا ئوخشاش ناملاردا يېڭى بازارلارنى ئېچىپ خەلقئارا بازاردا سېتىۋاتقانلىقىنى ھەتتا ئامېرىكىغىمۇ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنىڭ ھەر خىل يوللار بىلەن داۋاملىق كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى

بىز بۇ مۇناسىۋەت بىلەن كورىي خانىمنى زىيارەت قىلىپ، ئۇنىڭ ب د ت دا ئىشلەش جەريانىدىكى خىزمەت تەجرىبىلىرىگە بىرلەشتۈرگەن ھالدا بېيجىڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خىزمەتلىرىگە كۆرسىتىۋاتقان تەسىرلىرى، بولۇپمۇ ئۇيغۇر خەلقىگە قىلغانلىرىغا قارىتا سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز شەھرىزادنىڭ باش ئەلچى كېللى كورىي خانىم بىلەن ئۆتكۈزگەن مەخسۇس سۆھبىتىدە بولسۇن. Ambassador Currie

دېمەكچى بولغىنىم خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ دائىرىسى ۋە ۋەزنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ھەم ئۇنىڭ باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى يەنى خوڭكوڭ ۋە تىبەتتىكى قىلغانلىرى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرى كىشىلىك ھوقۇق سىستېمىسىدىكى نۇرغۇن پرىنسىپلارنى بىلىپ تۇرۇپ دەپسەندە قىلىشلىرىنى كۆزدە تۇتقاندا ھەمدە

ئېنىقكى ياۋروپا دۆلەتلىرى ۋە ئامېرىكىنىڭ بەزى ئىتتىپاقداشلىرى ھەم كىشىلىك ھوقۇق رامكىسى ئىچىدە پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغان دۆلەتلەر خىتايغا قارىتا تېخىمۇ كۆپ گۇمانىي پوزىتسىيە تۇتۇشقا يۈزلەندى ھەمدە بۇرۇنقىغا قارىغاندا خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى ئەيىبلەپ سۆزلەيدىغان بولدى

بېيجىڭنىڭ دۇنيانى ھاكىممۇتلەقلىققا بۇرايدىغان كۆپ قىرلىق ئىستراتېگىيىسى ھەققىدە چۈشەندۈرۈش بېرەلەمسىز ھەم خىتاي قانداق قىلىپ خەلقئارا جەمئىيەتلەردىكى دېموكراتىك ئىدارە قىلىش پرىنسىپلىرىنىڭ ھۇلىنى قېزىشنى ئىستەۋاتىدۇ

ۋە سىرتىدا سۆزلىگەن ئاتالمىش ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەقدىرى ھەققىدىكى كۆرسەتمىسىدە ئېيتىلغاندەك خىتاي ھازىر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن تىكلەنگەن بۇ ئورگانلارنىڭ ۋە نۇرغۇن ۋاقىت سەرپ قىلىپ قۇرۇپ چىققان خۇسۇسىي دائىرىسىدە شەخسلەرنىڭ ھوقۇقىنى دۆلەتلەر تارتىۋالالمايدىغان كىشىلىك ھوقۇقنى مەركەز قىلغان ئەندىزىلەرنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سۇسلاشتۇرۇشنى نىشان قىلغان دۆلەت، شەخسلەرنىڭ ھوقۇقلىرىنى مۇبادا پەۋقۇلئاددە ئەھۋال يۈز بەرسە مەلۇم مەزگىل توختىتىپ قويۇشى مۇمكىن، ئەمما ئۇلارنىڭ ھەق ھوقۇقى ئىنسانلارنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، ئۇ ھېچقاچان ئۆزگەرمەيدۇ. ئۇنى دۆلەت ئۆزى خالىغانچە تارتىۋالالمايدۇ ھەم قايتۇرۇپ بېرەلمەيدۇ. خىتاي دەل ئاشۇ مەزمۇننى كىشىلىك ھوقۇق مۇنارىدىن پۈتۈنلەي غۇلىتىۋېتىشنى ئويلايدۇ. ئۇلار يەنە خەلقئارا جەمئىيەت ئۆتكەن ئەللىك يىل ئىچىدە قوبۇل قىلغان، جامائەتنىڭ ھەسسە قوشۇشىغا تايىنىدىغان شەخسلەرنىڭ ھاياتىغا مەركەزلەشكەن مەيلى ئەمگەك ھوقۇقى بولسۇن ياكى مۇھىت ھوقۇقى بولسۇن شەخسلەرنىڭ مەزكۇر ھوقۇقلىرى قوغدىلىدىغان ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان تەرەققىياتنىڭ يولىنى ھەم ئۆزگەرتىشنى ئويلايدۇ ئۇلار سودا ئارقىلىق بېيىش ۋە كېڭەيمىچىلىك قىلىش ئۇسۇلى بىلەن ئىقتىسادنىڭ ئېشىشىغا شەرت قويۇشىدۇ ئامېرىكا ھەر دائىم مەسئۇلىيەتچان بولۇپ كەلدى چۈنكى بىزنىڭ دېموكراتىك تۈزۈمىمىز شىركەتلەرنىڭ چەت ئەللەرگە بېرىپ ھېچقانداق ئاقىۋىتى بولمىغان شەكىلدە ئۆزى بىلگەن ئىشلارنى قىلىشىغا يول قويمايدۇ ناۋادا ئۇلار ناچار قىلمىشلارنى سادىر قىلسا ئۆزى تىجارەت قىلىۋاتقان دۆلەتلەردىلا ئەمەس بىزنىڭ دۆلەت ئىچىدىمۇ ئۇنىڭ بەدىلىنى تۆلەيدۇ ھەم ھازىرمۇ شۇنداق ئەكسىچە، خىتاي شىركەتلىرى چەت ئەللەرگە بېرىپ ناچار ئىشلار بىلەن شۇغۇللانسا، مەيلى ئۇ ئەمگەك توختامىغا رىئايە قىلماسلىق بولسۇن ياكى مۇھىتنى بۇزۇش بولسۇن ۋە ياكى پارا بېرىپ چىرىتىش بولسۇن، ئۇلار خىتاي دۆلىتىنىڭ ئىچىدە بەدەل تۆلەشنىڭ ئورنىغا بەلكى پارتىيە ھۆكۈمەت تەرىپىدىن قوغدىلىدۇ. شۇڭا سىزنىڭ بۇ يەردە كۆرۈۋاتقىنىڭىز مۇئەييەن قېلىپلاشقان رامكىنىڭ ئورنىنى لېنىنىست كوممۇنىست ھەم ھاكىم مۇتلەقلىق سىياسىي تۈزۈمدىن كېلىپ چىققان باشقىچە بىر قېلىپلاشقان رامكا بىلەن ئىگىلەش ئۇرۇنۇشىدۇر مەسىلەن سىز خىتاينىڭ ئۈچ چوڭ يېڭى تەشەببۇسلىرى بولغان يەر شارى تەرەققىيات تەشەببۇسى يەر شارى بىخەتەرلىك تەشەببۇسى ۋە يەر شارى مەدەنىيەت تەشەببۇسىغا قارايدىغان بولسىڭىز بۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ يېڭى ئەمەسلىكىنى مەدەنىيەت تەشەببۇسىنىڭ ئەڭ يېقىنقى تەشەببۇس ئىكەنلىكىنى بايقايسىز بۇ ئۈچ چوڭ سىياسىي ھۆججەتلەر ۋە بايانلارنى خىتاي پارتىيە ھۆكۈمىتى ۋە شى جىنپىڭ ئۆزى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق تەقدىرى ئىدىيىسىنى قوللاپ ئوتتۇرىغا چىقىرىشقان بۇلار خىتاينىڭ ھاكىم مۇتلەقلىق سىياسىي تۈزۈمىگە تېخىمۇ پايدىلىق ھەم ئۇنىڭ ئۈچۈن بىخەتەر بولغان خەلقئارالىق سىياسىي تۈزۈمنى بەرپا قىلىشتا قوللىنىۋاتقان ئومۇميۈزلۈك يەر شارى خاراكتېرلىك ئىنتايىن كۈچلۈك خىرىسقا تولغان تەشەببۇسلىرىنى ئەقلىي ۋە ئىدېئولوگىيىلىك رامكا بىلەن تەمىنلەيدىغان مەزمۇنلاردۇر

بۇ دېگەنلىك بىز ئۆزىمىزنىڭ ئىش ھەرىكەتلىرىمىزگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشىمىز كېرەك شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە بىزنىڭ تاشقى دۇنيادا تىجارەت قىلىدىغان شىركەتلىرىمىزنى ئۆزلىرىنىڭ ئىش ھەرىكەتلىرىگە مەسئۇلىيەتچان بولۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشىمىز كېرەك يەنى ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىرى ھەققىدە ئوچۇق ئاشكارا بولۇشى ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدىن مەجبۇرىي ئەمگەكنى قايتۇرۇۋېتىشى كېرەك بۇ ئىنتايىن مۇھىم بىر ئىش بۇ جەھەتتە مەن ئامېرىكىنى يېتەكچى رولنى ئويناپ كېلىۋاتىدۇ دەپ قارايمەن لېكىن ياۋروپالىقلارمۇ بۇ ھەقتە ئىلگىرلەش ھاسىل قىلىشى كېرەك مېنىڭچە يەنە بىز كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداشقا مەخسۇس خىراجەت ئاجرىتىپ ئالاقىدار مەسىلىلەرگە قارىتا تەدبىر ئېلىشىمىز كېرەك مەسىلەن كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ ئىشخانىسى خىتاينىڭ ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى سادىر قىلغانلىقىنى بايقىغانلىقى ھەققىدىكى دوكلاتىنى ئېلان قىلغىنىدا بىز دىپلوماتىك كۈچلەرنى ئىشقا سېلىپ بۇ دوكلاتقا قارىتا ھەرىكەت قوللىنىشىمىز ھەرگىزمۇ شەكلەن تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ قويۇپ ھەقىقىي مەنىدە ئەستايىدىل بولمىغان مۇئامىلىنى تۇتماسلىقىمىز ۋە بىر يىل ئۆتكەندىن كېيىنلا ئۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېرەك ئىدى ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە كەلگەندە دەل مۇشۇ ئىش يۈز بەردى شۇڭا ئىتتىپاقداشلارنى تەشكىللىگەن چېغىمىزدا بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان ئەللەر بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلەشكەن چاغلىرىمىزدا بىز تېخىمۇ ئىجادىي ھەم چېچەن بولۇشىمىز كېرەك مەسىلەن مېنىڭچە بىز تەرەققىي قىلىۋاتقان ئەللەرگە خىتاينىڭ قۇل ئەمگىكىنى ئىشلىتىش قابىلىيىتى ئۇلارنىڭ ئۆز شىركەتلىرىنى بازارنىڭ ئىنتىزاملىرىغا ئىنكاس قايتۇرمىسىمۇ بولىدىغان ئىشلارغا زورلايدىغانلىقى بۇ قىلمىشلارنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان ئەللەرگە ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىغا ۋە ھەممىدىن مۇھىمى ئۇلارنىڭ تەرەققىياتىغا زىيان ئەكىلىدىغانلىقى ھەققىدە يېتەرلىك كۆرسەتمە بېرەلمىدۇق شۇنداقلا يەنە ئۇلار بېيجىڭدىن ۋە ئۇلارنىڭ بىر بەلباغ بىر يول تۈرى ھەم خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى يەنى خىتاي كومپارتىيىسىدىن كەلگەن باشقا ھەر قانداق ياردەمنىڭ ئۇلارنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىش ئىقتىدارىغا يەتكۈزىدىغان زىيىنىنى يېتەرلىك دەرىجىدە كۆرسىتىپ بېرەلمىدۇق چۈنكى خىتاي بۇ دۆلەتلەرنى باھا جەھەتتە كۆلەم جەھەتتە سۇندۇرۇپ تاشلايدىدە

ياپونىيەلىك ئۇيغۇرشۇناس ئالىم داي ماتسۇي ئەپەندىنىڭ تۇرپان قەدىمكى ئۇيغۇر مەمۇرىي باشقۇرۇش بۇيرۇقلىرى ناملىق كىتابى بېلگىيەدىكى برېپولىس نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان بولۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي يادىكارلىقلىرىنى ئۆز سىياسىتىنىڭ ئېھتىياجى بويىچە بۇرمىلاۋاتقان ھەتتا يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرشۇناس ئالىملىرىنىڭ بۇ خىلدىكى تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ ئېلان قىلىنىشى زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن. دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. بۇ يىل يىل بېشىدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن يىلى ئويلاپ تاپقان ياسالما مەدەنىيەتشۇناسلىقىنى تېخىمۇ ئەۋج ئالدۇردى. ئۇلار ئالدى بىلەن تارىخىي يەرلەرنى ئېچىش باھانىسى بىلەن ھەممىلا يەردىن خىتايچە ئاسارئەتىقىلەر ۋە قوليازمىلار تېپىلغاندەك بىر تەسىر پەيدا قىلىشقا ئۇرۇنسا يەنە بىر تەرەپتىن ياسالما يىغىنلىرىنى كۆپەيتىپ خىتاي ئىچى ۋە سىرتىدىن بۇ ئويۇنغا تاماشىبىن توپلاشقا باشلىدى مۇزېيلىرىدا پەقەتلا خىتايچە قوليازمىلىرىنى كۆرگەزمىگە قويۇپ ئۆزىنى تېخىمۇ مەدنىيەتلىك قىلىپ كۆرسەتتى تېپىلغان قەدىمكى ئۇيغۇرچە ۋە باشقا قەدىمىي مىللەت تىللىرىدىكى قوليازمىلارغا ئېتىبارسىز مۇئامىلە قىلىپ

يېڭى يېڭى ئەسەرلەر بارلىققا كېلىپ ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقاتىنىڭ كەلگۈسىگە تېخىمۇ كۆپ ئىشەنچ بېغىشلىدى يېقىندا ياۋروپادىكى مەشھۇر نەشرىياتلاردىن بېلگىيەدىكى برېپولىس نەشرىياتى تەرىپىدىن يورۇقلۇق كۆرگەن تۇرپان قەدىمكى ئۇيغۇر مەمۇرىي باشقۇرۇش بۇيرۇقلىرى ناملىق كىتاب ئەنە شۇنداق ئەسەرلەردىن بىرى ئەسەرنىڭ ئاپتورى ياپونىيە ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دوكتور داي ماتسۇي ئەپەندى داي ماتسۇي ئەپەندىنىڭ بۇ كىتابى ئاساسلىقى ئون ئۈچىنچى ئون تۆتىنچى ئەسىرلەردە يەنى موڭغۇللار دەۋرى دەپ ئاتالغان دەۋردە تۇرپان ئويمانلىقىدا ۋە ئەتراپىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدە يولغا قويۇلغان مەمۇرىي باشقۇرۇش خىزمەتلىرىگە مۇناسىۋەتلىك ۋەسىقىلەرنىڭ سېلىشتۇرمىسى ۋە ئەتراپلىق تەھلىلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان شۇنداقلا بۇ ۋەسىقىلەر قوللىنىلغان دەۋرنىڭ ئوخشىمىغان باسقۇچلىرىنىڭ تىل ئالاھىدىلىكلىرى تەتقىق قىلىنغان داي ماتسۇي ئەپەندىنىڭ بۇ كىتابى ئۇنىڭ ياپونىيە ئوساكا ئۇنىۋېرسىتېتىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملىغان دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسىدە تەتقىق قىلىنغان قەدىمكى ئۇيغۇرلارنىڭ مەمۇرىي باشقۇرۇش بۇيرۇقلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەللىك تۆت پارچە ۋەسىقە بىلەن باشلانغان كېيىنكى يىگىرمە يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت جەريانىدا سانكىت پېتېربۇرگ لوندون ئىستانبۇل ۋە خىتايدا ساقلىنىپ كېلىۋاتقان باشقا ۋەسىقىلەر تەتقىقاتى بىلەن كېڭەيتىلگەن ۋە ئاخىرىدا كىتابتا قوللانغان ۋەسىقە سانى بىر يۈز يەتتىگە يەتكەن. دايماتسۇي ئەپەندى بەكمۇ ئەستايىدىل ۋە ئەمەلىيەتچان ئالىم. ئۇ ۋەسىقىلەر ساقلىنىۋاتقان كۇتۇپخانا ۋە تەتقىقات ئورۇنلىرىغا شەخسەن ئۆزى بېرىپ، ئەسلى نۇسخىنى تەكشۈرگەن ۋە بۇ ۋەسىقىلەر ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتلارنى بىر بىرى بىلەن تەپسىلىي سېلىشتۇرغان. ئۇ ئۆز تەتقىقاتىدا ھازىرغىچە ئادەتلىنىپ كېلىنگەن ۋەسىقىلەرنى نوقۇل ھالدا تىلشۇناسلىق ياكى ئەدەبىياتشۇناسلىق مەنبەلىرى دەپ قاراپ تەتقىق قىلىش رامكىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ ۋەسىقە مەزمۇنىنى تارىخ جۇغراپىيە ۋە ئەينى دەۋر جەمئىيەت قۇرۇلمىسى ئالاھىدىلىكلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بەرگەن ھوقۇق ۋەسىقىلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك قول بىلەن يېزىلغان بولۇپ قەدىمكى ئۇيغۇرچە قوليازمىلار ئىچىدە ئوقۇش ئەڭ قىيىن يازمىلار بولۇپ ھېسابلىنىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىر ۋەسىقىنى ئوقۇغاندا پەرقلىق مۇلاھىزە ۋە ئوقۇش تېخنىكىسى تەلەپ قىلىنىدۇ دايماتسۇي ئەپەندى بۇ ساھەدە ئەڭ تەجرىبىلىك تەتقىقاتچى بولۇش سۈپىتىدە باشقا تەتقىقاتچىلار سادىر قىلغان نۇرغۇنلىغان ئوقۇش خاتالىقلىرىنى تۈزەتكەن دايماتسۇي ئەپەندى ئۇزۇن يىللاردىن بېرى ئۇيغۇر ۋەسىقىلىرىنى ئاساس قىلغان تەتقىقاتلىرى بىلەن تونۇلغان. ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكى يەرلىك خەلق تەرىپىدىن يېزىلغان ھەر خىل توختاملار ۋە تىلخەتلىرىنى تىل ئالاھىدىلىكى، مەزمۇن ۋە قانۇن ئالاھىدىلىكلىرى بىلەنلا ئەمەس، بەلكى تارىخ ۋە جۇغراپىيە، شۇنداقلا دىنىي جەھەتتىنمۇ شەرھلەپ بېرەلىگەنلىكىدۇر. دايماتسۇي ئەپەندى ئۇيغۇرلارغا ئانچە ناتونۇش ئەمەس. ئۇنىڭ يەر نامى ئۈرۈمچى ۋە تۇرپاندىكى بىر قىسىم تارىخىي يەر ناملىرىنىڭ كېلىش مەنبەلىرىنى قەدىمكى ۋەسىقىلەر ئاساسىدا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ چۈشەندۈرۈپ بەرگەن ماقالىلىرى، خېلى بۇرۇنلا ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنىپ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ژۇرناللاردا نەشر قىلىنغان ۋە كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن قەدىمكى ئۇيغۇر ھوقۇق ۋەسىقىلىرى ئۇيغۇر تىلىدا قەغەز خەت گۇۋاھنامە ياكى كىملىكلەرگە ئوخشاش رەسمىي ۋەسىقىلەرنى كۆرسىتىدۇ ۋەسىقىنى كىملىك دەلىللەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان رەسمىي ۋەسىقە دېگەن مەنىدىنمۇ چۈشىنىشكە بولىدۇ قەدىمكى ئۇيغۇرچە ۋەسىقىلەرنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ ئاساسلىقلىرىدىن ئېلىم بېرىم تېگىشىش، قەرز ئېلىش، ئىجارىگە ئېلىش، بالا بېقىۋېلىش، ئادەمنى گۆرۈگە قويۇش، قۇللارنى ئازاد قىلىش، ۋەسىيەتنامە، مىراس خېتى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلەرنى ئىسپاتلاش مەقسىتىدە يېزىلغان تىلخەت قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇيغۇر ۋەسىقىلىرى تەتقىقاتى بىلەن ئۇزۇن ۋاقىت شۇغۇللانغان سىمونى كرىستىئانى راشمان خانىمنىڭ ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى نەشر قىلغان ۋەسىقىلەر كاتالوگىغا ئاساسلانغاندا، دۇنيادا ھازىرغىچە ئېنىقلانغان بەش يۈز ئەللىكتىن كۆپرەك ۋەسىقىنىڭ بارلىقى مەلۇم. دايماتسۇي ئەپەندىنىڭ بۇ كىتابىدا ئەنە شۇ ۋەسىقىلەرنىڭ ئەڭ كىچىكى، ئەمما تەتقىق قىلىش ئەڭ قىيىنى بولغان تىلخەتلەر تەتقىق قىلىنغان. كىتاب مەزمۇنىنىڭ قىزىقارلىق ۋە بىر ئۇيغۇر ئۈچۈن ئەڭ ئەھمىيەتلىك ئالاھىدىلىكى شۇكى، ۋەسىقىلەر يېزىلىپ ئارىدىن يەتتە سەككىز يۈز يىل ئۆتكەن بولسىمۇ، ئۇيغۇرلار كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىرىدە بۇ خىل ئالاقىلىشىش ئۇسۇلىنى ئەينەن ساقلاپ كەلگەن. ئۇيغۇرلار ئارىسىدا بۇ خىل بۇيرۇق ۋە ئىسپاتلار كۆپ ۋاقىتلاردا ئاغزاكى بېرىلىدۇ. تىلخەت يېزىپ بېرىش ئۇسۇلى بولسا مۇناسىۋەتلەشكەن ئىككى تەرەپنىڭ بىر بىرىنى ئانچە ياخشى تونۇماسلىقىنىڭ بەلگىسى دەپ قارالغاچقا ئادەتتە بىر كىشىنىڭ ياكى ھەر ئىككى تەرەپنىڭ دېگەن سۆزلىرى ھۆكۈم ياكى توختامنى ئىسپاتلاشقا يېتەرلىك دەپ قارىلىدۇ. بۇ ئالاھىدىلىك ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىرىدە بىر بىرىگە نەقەدەر ئىشەنچ قىلىدىغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر ئەگەر شۇنداق بىر تىلخەت بېرىش زۆرۈر بولغاندىمۇ بۇرۇنقىدەكلا تولىمۇ قىسقا ۋە ئاددىي يېزىلىدۇ خەت پوچۇركىسى قارشى تەرەپكە تونۇش بولغاچقا كۆپ ۋاقىتلاردا ئايرىم ئىمزا قويۇلمايدۇ شۇنداقتىمۇ يەنە ئىمزا ۋە ھەتتا تامغا قوللىنىش ئادەتلىرىمۇ بار قىسقىسى، قەدىمكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل تىلخەت ياكى يەنە بىر ئىسمى بىلەن ئىككى ئىلىك خەت قوللىنىش ئادىتىنى بۈگۈنكى ئەۋلادلىرى ھازىرغىچە داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن بولۇپ، بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزئارا ئۆرپ ئادەتلىرىنى ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىرى ئۈچۈن مۇھىم بولغان ئامىللارنى نەقەدەر ياخشى ساقلاپ كەلگەنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر. روسىيەلىك تۈركولوگ رادلوف بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى كلېمېنتس تۇرپاندىن ئېلىپ كەلگەن ئىككى پارچە ۋەسىقىنى تەتقىق قىلغان.

بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى دې ئى تىخونوفنىڭ مونوگرافىيىسى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلى ئامېرىكىلىق تەتقىقاتچى لاررى كلاركنىڭ دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسى ۋەسىقىلەر تەتقىقاتىغا ناھايىتى چوڭ ھەسسە قوشقان تەتقىقاتلار ئىدى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ پېتېر تسىمې ئەپەندى ۋەسىقىلەر تەتقىقاتىدا يېڭى بىر دەۋر ئاچتى ئۇ شۇ ۋاقىتقىچە باشقا تەتقىقاتچىلار ئوقۇيالمىغان نۇرغۇنلىغان ۋەسىقىلەرنى ئوقۇپلا قالماستىن، بەلكى ۋەسىقىلەردە ئۇچرىغان قانۇن ئاتالغۇلىرىنى تېخىمۇ ئېنىق ئىزاھلاپ، ۋەسىقە تەتقىقاتىغا تېخىمۇ كۆپ قىزىقىش قوزغىدى. بىر قاتار ۋەسىقىلەرنىڭ بۇ تەتقىقاتچىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئۈچىنچى يىلى ياپونىيىلىك سەپداشلىرىدىن يۇتىن ئودا، خىروشى ئۇمېمۇرا، تاكائو مورىياسۇلار بىلەن بىرلىكتە نەشرگە تەييارلىغان ئۈچ قىسىملىق قەدىمكى ئۇيغۇرچە توختاملار كىتابى بىلەن ۋەسىقىشۇناسلىق تەتقىقاتىنى تاجلاندۇردى. ئۇيغۇر تەتقىقاتچىلىرىدىن مەترېھىم سايىت ۋە ئىسراپىل يۈسۈپ ئەپەندىلەر بۇ كىتابتىكى بىر يۈز يىگىرمە بەش پارچە ۋەسىقىگە ئۈرۈمچىدە ساقلىنىۋاتقان تۆت پارچە ۋەسىقىنى قوشۇپ ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ تەييارلىغان كىتابىنى ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى ئېلان قىلدى. بۇلاردىن باشقا يەنە ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى تۈركىيەلىك مەلەك ئۆزيەتكىن خانىم تەييارلىغان قەدىمكى تۈرك باج ئاتالغۇلىرى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى تاتار تەتقىقاتچى لىلىيا تۇگۇشېۋا خانىمنىڭ قەدىمكى ئۇيغۇرچە ۋەسىقىلەر كىتابلىرىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدۇ قەدىمكى ئۇيغۇر ھوقۇق ۋەسىقىلىرى تەتقىقاتىغا ئەڭ كۆپ ئەجىر سىڭدۈرگەن تەتقىقاتچىلاردىن بىرى گېرمانىيىلىك سىمونې كرىستىئانې راشمان خانىمدۇر سىمونى كرىستىئانى راشمان خانىم دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسىنى ۋەسىقىلەر ئارىسىدىكى بۆز رەخت بىلەن مۇناسىۋەتلىك ياپراقلار ھەققىدە يازغان ئۇنىڭدىن باشقا ئون پارچىغا يېقىن ماقالىسىنى ۋەسىقىلەر تەتقىقاتىغا بېغىشلىغان سىمونى كرىستىئانى راشمان پۈتۈن دۇنيادا ساقلىنىۋاتقان ۋەسىقىلەرنى ئېنىقلاپ بەش يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق ۋەسىقە ۋە يۈز پارچىغا يېقىن خەت چەكنىڭ ئاساسىي ئۇچۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىككى قىسىملىق كاتالوگىنى ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى تاماملىغان ۋە بۇ قىممەتلىك ئەمگىكى بىلەن ۋەسىقە تەتقىقاتچىلىرىغا ئالاھىدە ئاسانلىق يارىتىپ بەرگەن. قەدىمكى ئۇيغۇرچە ھوقۇق ۋەسىقىلىرىنىڭ باشقا قوليازمىلاردىن پەرقلىنىدىغان يەنە بىر ئالاھىدىلىكى بۇ ئەسەرلەرنىڭ بىۋاسىتە قول بىلەن يېزىلغانلىقى، شۇڭا ئوقۇشنىڭمۇ باشقا قوليازمىلارغا قارىغاندا قىيىنلىقىدۇر. داي ماتسۇي ئەپەندى شۇ ۋاقىتقىچە ئېنىق ئوقۇش مۇمكىن بولمىغان نۇرغۇن سۆزلەرنى ئېنىق ئوقۇپ، توغرا شەرھلەپ بەرگەن. ئەسكەرتىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك يەنە بىر مۇھىم يېڭىلىق داي ماتسۇي ئەپەندىنىڭ بۇ كىتابى ئۇيغۇر ھوقۇق ۋەسىقىلىرى ھەققىدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان نەشر قىلىنغان ئۈچىنچى مونوگرافىيەلىك ئەسەردۇر ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ۋېنگرىيىلىك ياش تەتقىقاتچى مارتىن ۋېر قەدىمكى ئۇيغۇرچە ۋەسىقىلەردە موڭغۇل ئىمپراتورلۇقى دەۋرىدىكى پوچتا سىستېمىسى ناملىق دىسسېرتاتسىيىسىنى نەشر قىلغان ئۆتكەن يىلى تۈركىيەلىك ياش تەتقىقاتچى بەركەر كەسكىن بەش يۈز ئەللىك پارچىدىن كۆپ ھەر خىل ۋەسىقىلەرنىڭ ترانسكرىپسىيەسى تۈركچە تەرجىمىسى ۋە لۇغىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان چوڭ ھەجىملىك كىتابىنى نەشر قىلغان قەدىمكى ئۇيغۇرچە ۋەسىقىلەرنى ھەر خىل يۆنىلىشتىن تەتقىق قىلىش بىزنى قەدىمكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈندىلىك ھاياتى ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋەتلىرىنى تەتقىق قىلىشتا ناھايىتى قىممەتلىك ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ياپونىيە ئۆتكەن ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئوتانى كوزۇي قاتارلىق ئارخېئولوگلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا ئەۋەتىپ نۇرغۇنلىغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنى ۋە قوليازمىلارنى ئېلىپ كەتكەن ياپونىيىدىكى ئۇيغۇر قەدىمكى قوليازمىلار تەتقىقاتى شۇ ۋاقىتتىلا باشلانغان بولۇپ شۇنىڭدىن بۇيان ياپونىيە ئالىملىرى تارىخ ۋە دىنشۇناسلىق جەھەتتىكى چوڭقۇر ئىزدىنىشى ۋە قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقاتىغا ئالاھىدە تۆھپە قوشۇپ كەلگەن ياپونىيە تەتقىقاتچىلىرىنىڭ بۇ ئەنئەنىسىگە ۋارىسلىق قىلغان ۋە تېخىمۇ كېڭەيتكەن داي ماتسۇي ئەپەندىنىڭ بۇ كىتابى بۇ ئالاھىدىلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىش بىلەن بىرگە يەنە ۋەسىقىلەرنى تارىخ ئىقتىساد جۇغراپىيە قاتارلىق ئىلىم ساھەلىرى بىلەن ئومۇملاشتۇرۇپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ھوقۇق ۋەسىقىلىرى جۈملىدىن قەدىمكى ئۇيغۇر تەتقىقاتىغا يېڭى بىر ئۇپۇق ئاچقان بۇ تەتقىقات ئارقىلىق قەدىمكى ئۇيغۇرلارنىڭ موڭغۇل ئىمپېرىيىسىدە مەمۇرىي باشقۇرۇش پوچتا سىستېمىسى ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋەتلەرنى قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشتا نەقەدەر مۇھىم رول ئوينىغانلىقى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلانغان.
خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتى ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشىنى ئېلان قىلغان. بۇ ھەقتىكى خەۋەردە دېيىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتالمىش ئەركىن سودا سىناق رايونىنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر، قورغاس ۋە ئۈرۈمچى قاتارلىق جايلىرىدا قۇرۇشنى پىلانلىغان. ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇلۇشى نېمە مەقسەتنى كۆزلىگەن؟ بۇ قۇرۇلۇش خىتاي ھۆكۈمىتى كۈتكەندەك نەتىجە بېرەمدۇ؟ دىققىتىڭلار، رادىيومىز ئوبزورچىسى ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن، ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ئۇيغۇر ئېلىدا ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ قۇرۇلۇشى خىتاي كۈتكەندەك نەتىجە بېرەمدۇ؟ خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتى ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ يادرولۇق رايون قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئېلىدا ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش لايىھەسىنى ئېلان قىلدى لايىھەدىكى مەقسەت نەتىجە ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بولغان ئالاقىسى ئالدى بىلەن خىتاينىڭ نېمە سەۋەبتىن ئۇيغۇر ئېلىدا ئاتالمىش ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرماقچى بولغانلىقىغا قاراپ باقايلى خىتاينىڭ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان لايىھەسىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئاتالمىش بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىدىكى يادرولۇق رايون بولۇشى مەزكۇر لايىھەنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب بولغانلىقى تىلغا ئېلىنغان يەنى خىتاي ئۈچۈن ئېيتقاندا ئۇيغۇر ئېلى خىتاي ئىقتىسادىنى قوش يۆنىلىشتە خەلقئارا بىلەن باغلايدىغان ئىستراتېگىيىلىك رايوندۇر دېمەك خىتاينىڭ قوش ئايلانمىلىق ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئۇيغۇر ئېلىدا ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇشى خىتاي ئۈچۈن زۆرۈر بىر قەدەم بولۇشى ئېنىق قارىماققا ئۇيغۇر ئېلىدا ئەركىن سودا رايونى قۇرۇش لايىھىسى خۇددى سەكسىنىنچى يىللاردا خىتاينىڭ ئىسلاھات ۋە ئىشىكنى سىرتقا ئېچىۋېتىش سىياسىتىدە ئالدىن تەرەققىيات پۇرسىتىگە ئېرىشكەن دېڭىز ياقىسى رايونلىرىنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى ئەسلىتىدۇ ئەينى چاغدا خىتاي ھەقىقەتەن بۇ رايونلاردا ئالدى بىلەن ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى ۋە تېخنىكا تەرەققىيات رايونى قۇرغان ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن باشلاپ ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇشقا كىرىشكەن بۇنىڭ نەتىجىسىدە دېڭىز ياقىسى رايونلىرى تەرەققىي قىلىش بىلەن تەڭ شۇ جايلاردىكى خىتاي خەلقىمۇ بېيىپ كەتكەن بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا ئۇيغۇر ئېلىدا ئاتالمىش ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش لايىھەسى كىشىلەرگە گويا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈندەك تۇيغۇ بېرىشى مۇقەررەر دەرۋەقە مەزكۇر لايىھەنىڭ نىشانى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بولغانلىقى ئېنىق لېكىن مۇھىمى بۇ تەرەققىياتنىڭ مەزكۇر رايوننىڭ ئەسلى ئىگىسى بولغان ئۇيغۇرلار بىلەن قانچىلىك مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىدۇر خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتالمىش ئەركىن سودا سىناق رايونىنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر قورغاس ۋە ئۈرۈمچى قاتارلىق جايلىرىدا قۇرۇشنى پىلانلىغان بولۇپ مەزكۇر پىلاننىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئۈچۈن يىگىرمە بەش تۈرلۈك تەدبىر تۈزۈپ چىققان بۇ تەدبىرلەر ئىچىدە دىققەتنى چېكىدىغان ئەڭ مۇھىم نۇقتىلاردىن بىرى ئاتالمىش ئەركىن سودا سىناق رايونىدىكى ھۆكۈمەت رەھبەرلىرىگە تېخىمۇ كەڭ دائىرىدىكى ئۆزىنى ئۆزى ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى بېرىشتۇر يەنە بىرى بولسا دېڭىز ياقىسى رايونلىرىنىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكەشنى تېزلىتىشتۇر يەنى بۇ ئىككى نۇقتا ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇش ئارقىلىق يەتمەكچى بولغان نىشانىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغان ئەڭ مۇھىم ئامىل ھېسابلىنىدۇ نېمە ئۈچۈن شۇنداق چۈنكى بىزگە مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇرلار گەرچە خەلقئارا جەمئىيەتتە ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىگىسى دەپ قارالسىمۇ ھەتتا خىتاي ئىزچىل يوسۇندا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونوم ھەقلىرىنىڭ خەلقئارا قانۇنلارغا ئۇيغۇن شەكىلدە كاپالەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ ئەمما ئۇيغۇرلار ئەزەلدىن ئاپتونوم ھەقلىرىدىن بەھرىمەن بولغان ئەمەس شۇنداق بولۇپلا قالماستىن بەلكى خىتاي تۈرلۈك ئۇسۇللار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە مەمۇرىي ھەقلىرىدىن مەھرۇم قىلىپ ئۇيغۇر خەلقىنى ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نامدا بار ئەمەلدە يوق ئىگىسىگە ئايلاندۇرۇپ قويدى بولۇپمۇ شىنجاڭغا ياردەم پىلانى يولغا قويۇلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇرلار رايون تەۋەسىدىكى مەمۇرىي ئورگانلاردا بىرىنچى قول رەھبەرلىك قاتلىمىدىن پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىلىشقا باشلىدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي ئۆلكىلىرىدىن شىنجاڭغا ياردەم نامىدا كەلگەن خىتاي ئاققۇنلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەمۇرىي قاتلاملاردا بىرىنچى قول رەھبەرلىك ۋەزىپىسىگە قويۇلۇپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى پۈتۈنلەي خىتايلار ئىدارە قىلىش ئومۇملاشتى بۇنداق ئەھۋالدا قۇرۇلغۇسى ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىدا ئۇيغۇرلارنىڭ بولۇشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش ياكى بولغان ھالەتتىمۇ ھەل قىلغۇچ ۋەزىپىلەرگە قويۇلۇشىنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئەمەس يەنى كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بىۋاسىتە ئالاقىسى يوق ئەكسىچە خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىنىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكىلىشى بىلەن زىچ ئالاقىسى بار يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى ئاتالمىش غەربىي قىسىمنى چوڭ كۆلەمدە ئېچىش پىلانىنى يولغا قويۇپ خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسى رايونلىرىنىڭ سانائەت ۋە ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكەشنى باشلىغان ئىدى ھەتتا بۇ پىلاننىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئەمەلىيلىشىشى ئۈچۈن ئۆزئارا پايدىلىنىش كېلىشىمىنى ئوتتۇرىغا چىقارغان مەزكۇر كېلىشىم بويىچە ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكىلىدىغان خىتاي كارخانىلىرىغا ئۇيغۇر ئېلىدا تۈرلۈك ئەۋزەل سىياسەتلەر بىلەن تەمىنلىنىش بىلەن بىرگە خىتاي كارخانىلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تەبىئىي بايلىقلىرىدىن ھەقسىز پايدىلىنىدىغان بۇنىڭ بەدىلىگە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشىدىغانلىقى كېلىشىلگەنىدى

دەرۋەقە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى ئېچىلغان تۇنجى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمىتى سۆھبەت يىغىنىدىن كېيىن ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم پىلانىنىڭ يېڭى ۋارىيانتى يولغا قويۇلدى بۇ ۋارىيانتى بويىچە ئۇيغۇر ئېلى خىتاينىڭ دېڭىز ياقىسىدىكى ئون توققۇز ئۆلكە ۋە شەھەرگە شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن بۆلۈپ بېرىۋېتىلدى بۇ ئەھۋال خىتاي ئۆلكىلىرىنىڭ سانائەت ۋە ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىغا يۆتكەش ۋە ئۇيغۇرلارنى مىللەت سۈپىتىدە ئىقتىسادىي تەرەققىيات يولىدىن سىقىپ چىقىرىۋېتىشىدە ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينىدى. دەرۋەقە، ئاتالمىش شىنجاڭغا ياردەم پىلانىدا ئۇيغۇرلار ياردەمگە ئېرىشەلمەيلا قالماستىن، بەلكى ئىقتىسادىي جەھەتتە تېخىمۇ نامراتلىشىپ كېتىش بىلەن بىرگە، خەلقنىڭ تۈرلۈك نارازىلىق ۋە قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سەۋەب بولغان ئىدى. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ قارشىلىق ھەرىكەتلىرىنى ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچ دەپ قارىلاپ، ئاقىۋەتتە ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈشىگە سەۋەب بولغان. ئەركىن سودا سىناق رايونى راستىنلا خىتاي كۈتكەندەك ئۈنۈم ئېلىپ كېلەلەمدۇ؟ خىتاي قۇرۇپ چىققان ئىقتىسادىي تەرەققىيات رايونى تېخنىكا تەرەققىيات رايونى ۋە ئەركىن سودا سىناق رايونى قاتارلىقلار ھەقىقەتەن دېڭىز ياقىسى رايونلىرىنىڭ ئىقتىسادىنى كۈچلۈك تەرەققىياتلارغا ئېرىشتۈرگەن چۈنكى ئۇ چاغدا خىتاي تېخى دۇنياغا ئۆزىنىڭ ئەسلى ماھىيىتىنى ئاشكارىلىمىغان غەرب دۇنياسىنىڭ قىممەت قاراشلىرىغا جەڭ ئېلان قىلمىغانىدى دۇنيا جامائىتى خىتاينىڭ ئىقتىسادى تەرەققىي قىلسا دېموكراتىيەلىشىش يولىغا ماڭىدىغانلىقىدىن گۇمان قىلمايتتى مانا مۇشۇنداق ئىشەنچنىڭ تۈرتكىسىدە غەربتىكى كۈچلۈك كارخانىلار يۇقىرى پەن تېخنىكىلار خىتايغا قورقماي كىرگەن مەبلەغ سالغان ۋە يەرلەشكەن ئىدى قىسقىسى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ئاساسلىقى دۇنيادىكى ئەڭ كۈچلۈك غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئىقتىساد ۋە تېخنىكا جەھەتتىكى قوللىشى ئاستىدا بۈگۈنكىدەك تەرەققىياتلارغا ئېرىشەلىگەن ئەمما ھازىرچۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا قۇرماقچى بولغان ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول پىلانى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلىقى ئېنىق

ئۇنداقتا خىتايغا ئەڭ يېقىن بولغان ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ۋە بىر بەلباغ بىر يول لىنىيىسىدىكى دۆلەتلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي ئەھۋالىدا خىتايغا سالىدىغان مەبلەغلىرىنىڭ كۆلىمىدىن چوڭ ئۈمىد كۈتكىلى بولارمۇ ئەمەلىيەتتە بۇ دۆلەتلەر ئۇزۇندىن بۇيان ئىزچىل يوسۇندا خىتاينىڭ ئۆز دۆلىتىنى ئىقتىسادىي ياردەم ۋە مەبلەغ بىلەن تەمىنلىشىگە موھتاج بولۇپ كەلگەن شۇنداق ئىكەن، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلى ئارقىلىق غەربكە كېڭىيىشىنى مەقسەت قىلغان بۇ پىلانىدىن خىتاي كۈتكەندەك بىرەر نەتىجىنىڭ چىقىشىنى كۈتۈش رېئاللىققا ئۇيغۇن ئەمەس.